ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ລາວ ກອງກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ເຂົ້າຍຶດພື້ນທີ່ຢູ່ໃນເມືອງໂດເນດສ໌ກ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນກໍມີຄວາມຄືບໜ້າໂດຍການເປີດທາງລົດໄຟໃຕ້ດິນອີກໃນເມືອງຮາຄີບ ເ ຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນໃຊ້ຫຼີໄພຈາກການໂຈມຕີ ມັນເປັນເວລາ 3 ເດືອນແລ້ວ ນັບແຕ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດີມີ ປູຕິນ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກຳລັງເຂົ້າໄປຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ແລະ ການຕົກຕ່ຳທາງເສດຖະກິດຈ າກການໂຈມຕີກໍຊຸດໜັກລົງ ແລະ ສະຫະລັດກໍໄດ້ທຳການເຄື່ອນໄຫວຕື່ມອີກເພື່ອລົງໂທດຣັດເຊຍ ກອງກຳລັງຂອງຣັດເຊຍກໍຄືບໜ້າຕໍ່ໄປຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ໂດຍໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ 3 ເມືອງໃນ ເຂດໂດເນດສ໌ກ ບ່ອນທີ່ມີລາຍງານວ່າມີພົນລະເຮືອນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ປະຊາຊົນຢູເຄຣນເກືອບ 4,000 ຄົນຄາດວ່າໄດ້ເສຍຊີວິດນັບຕັ້ງແຕ່ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການຂັດແຍ້ງໃນເດືອນກຸມພາ ໂດຍອີ ງຕາມຕົວເລກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອີກປະມານ 4,500 ຄົນໄດ້ຮັບຢືນຢັນວ່າໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງອາດຈະສູງກວ່ານັ້ນ ທ່ານ ຈອດ ໂຊຣອດສ໌ ນັກການເງິນມະຫາເ ສດຖີ ອາຍຸ 91 ປີ ເປັນຫ່ວງວ່າການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນອາດຈະເປັນຂີດໝາຍຂອງການເລີ່ມຕົ້ນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 3 ທ່ານກ່າວວ່າການໂຈມຕີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢູໂຣບສັ່ນສະເທືອນໄປຮອດແກນກາງ ຂອງມັນ The European Union has been ສະຫະພາບຢູໂຣບໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າການສູ້ຮົບຈະຢຸດເຊົາຕາມທີ່ມັນຕ້ອງເປັນ ແຕ່ສະຖານະການຈະບໍ່ມີວັນກັບຄືນສູ່ສິ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມ າກ່ອນ ເລຂາທິການອົງການນາໂຕ ຫຼື ອົງການສົນທິສັນຍາແອດແລນຕິກເໜືອ ທ່ານ Jens Stoltenberg ໄດ້ເພີ່ມສຽງຂອງທ່ານຕໍ່ຄຳເຕືອນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບວິກິດການດ້ານອ າຫານທົ່ວໂລກທີ່ເກີດຈາກບັນຫາຂັດແຍ້ງໃນຢູເຄຣນ ທ່ານກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂົນເມັດພືດອອກຈາກປະເທດ ກ່ອນອື່ນໝົດ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ຈະຍົກເລີກການປິດລ້ອມໂອເດຊາ ແລະ ທ່າເຮືອຢູເຄຣນທັງໝົດ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຂົນສົ່ງອອກເມັດພືດຈາກຢູເຄຣນ ເພາະວ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງລາວແທ້ໆ ສົງຄາມເຮັດໃຫ້ມີການຂາດ ແຄນອາຫານ ແລະ ລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ ມັນບໍ່ແມ່ນການລົງໂທດຂອງນາໂຕ ຫຼື EU ແທ້ຈິງແລ້ວມັນເປັນຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງຂອງສົງຄາມ ແລະ ການປິດກັ້ນຂອງຣັດເຊຍ ໃນບໍ່ຊ້ານີ້ ສະຫະພາບຢູໂຣບຄາດວ່າຈະຜ່ານ ການລົງໂທດອີກເທື່ອໜຶ່ງຕໍ່ຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສັນຍາວ່າຈະສະແດງຄວາມເປັນເອກະພາບກັນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດໂປແລນ ທ່ານ Zbigniew Rau ກໍເຕືອນວ່າ ຢ່ າຄິດວ່າຣັດເຊຍຈະປ່ຽນແປງເມື່ອມີການປະກາດຢຸດຍິງ Powiem szczerze
ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າຄວາມຈິງ ໃນຫຼາຍພາກສ່ວນຂອງເອີຣົບມີຄວາມຄາດຫວັງທີ່ຈະເຫັນວ່າ ຣັດເຊຍຈະປ່ຽນແປງທັນທີຫຼັງຈາກການຢຸດຍິງ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນຄວາມຝັນ ແຕ່ເປັນອັນຕະລາຍໂດຍກົງ ຕໍ່ສັນຕິພາບໃນເອີຣົບ ລວມທັງອັນຕະລາຍຂອງການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດຕໍ່ບັນດາປະເທດທີ່ຢູ່ທາງຕາເວັນອອກຂອງນາໂຕອີກດ້ວຍ ສະຫະລັດກຳລັງປິດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ຣັດເຊຍມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຈ່າຍໜີ້ສິນຫຼາ ຍພັນລ້ານຄືນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນນານາຊາດ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ນຳໂລກຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການລົງໂທດທາງດ້ານການເງິນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງມີແຜນການທີ່ຈະບໍ່ຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດ ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຣັດເຊຍສື ບຕໍ່ຊຳລະໜີ້ສິນໂດຍຜ່ານທະນາຄານສະຫະລັດ ປະທານາທິບໍດີລິທົວເນຍ ທ່ານ ຈິທານັສ ນາວເຊດາ ຢາກຈະແຍກຣັດເຊຍອອກຈາກ SWIFT ຊຶ່ງເປັນລະບົບການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງການເງິນຕື່ມອີກ ໃນຕົ້ນປີນີ້ ຄະນະ ກຳມະການເອີຣົບໄດ້ສະເໜີທີ່ຈະປົດທະນາຄານຣັດເຊຍບາງແຫ່ງອອກຈາກ SWIFT ເພື່ອຕັດການຕິດຕໍ່ກັບຕ່າງປະເທດ We have to fully isolate Russia from ພວກເຮົາຕ້ອງແຍກຣັດເຊຍອອກຈາກອົງການວັດທະນະທຳ ການເມືອງ ເສ ດຖະກິດທັງໝົດ ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດຢ່າງເດັດຂາດກວ່າເກົ່າ ໂດຍແຍກຣັດເຊຍອອກຈາກ SWIFT ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຈະເຮັດໄປແລ້ວບາງສ່ວນກໍຕາມ ແຕ່ວ່ານີ້ຍັງບໍ່ພຽງພໍ ແຕ່ໃນສັນຍານແຫ່ງຄວາມກ້າວໜ້ າ ລະບົບລົດໄຟໃຕ້ດິນຂອງຢູເຄຣນໄດ້ເລີ່ມເປີດຂຶ້ນໃໝ່ອີກໃນເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງ ເມືອງຮາຄິບ ຫຼັງຈາກທີ່ຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ພັກຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຫຼາຍຄົນທີ່ສູນເສຍບ້ານເຮືອນຍັງຄົງຢູ່ໃຕ້ດິນຢູ່ ການກະທຳດັ່ງກ່າວ ກຳລັງຖືກເບິ່ງວ່າເປັນຫຼັກຖານເຖິງໄຊຊະນະທາງທະຫານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຢູເຄຣນໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ